Facebook ຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ໂຈ ບິເດນ ປະກາດມີໄ ຊແລ້ວ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເປັນນ້ຳໜຶ່ງໃຈດຽວກັນ ວິກໂຕເຣຍ ຍົກເລີກການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ມາກມາຍແທ້ໆ ນາດາລ ມືດີຕີເທັນນິສເກັ່ງ ຖືກ ເວເຣັບ ພັງສຳເລັດ ຂ່າວທົ່ວໄປ ໂຈ ບິເດນ ຄູ່ແຂ່ ງຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂດນັລ ທຣຳ ຖືກເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາແລ້ວ ທ່ານໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະເຮັດໃຫ້ສະຫະລັດອາເມລິກາມີຄວາມສະມາຄົມສາມັກຄີກັນ ແລະ ທ່ານກໍຂ ອບອົກຂອບໃຈປະຊາຊົນສະຫະລັດ ໂດຍສະເພາະຄົນສະຫະລັດທີ່ມີສາຍເລືອດຄົນອາຟຣິກາ ທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈທ່ານ ທ່ານຖະແຫຼງວ່າ

ທ່ານຈະຟ້ອງຮ້ອງຂຶ້ນສານກົດໝາຍສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບຜົນການເລືອກຕັ້ງນັ້ນໃນມື້ນີ້ ວັນຈັນທີ 9 ນັ້ນຄື Mark Beevy ແລະ James Wilson ທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດນັນ ທຣຳ ທີ່ບໍ່ຍອມຮັບເອົາຜົນການເລືອກຕັ້ງສະຫະລັດອາເມລິການັ້ນດ້ວຍ

ທ່ານຍິນດີຈະເສີມສ້າງສາຍສຳພັນອັນເລິກລົງໄປຕື່ມກັບສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງສົງກາສອງຝ່າຍ ແລະ ທ່ານໂທນີ ອາບາເນຊີ ຜູ້ນຳຂອງພັກເລເບີອົດສະເຕຣເລຍ ກໍຍ້ອງຍໍສັນລະເສີ ນຜູ້ນຳທັງສອງຂອງສະຫະລັດອາເມລິການັ້ນດ້ວຍ ທັງກໍຮຽກວ່າໄຊຊະນະນັ້ນເປັນໄຊພິເສດ ແລະ ຍານາງອາເດີນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີນິວຊີແລນເວົ້າວ່າ ການທີ່ໂຈ ບີເດັນ ຮຽກໃຫ້ມີການເປັນນ້ຳໜຶ່ງໃຈດຽ ວກັນນັ້ນ ຈະເປັນການສົ່ງເສີມການທີ່ໂລກນີ້ແກ້ໄຂໂຄວິດ-19 ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຍານາງເມີແຄລ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດເຢຍລະມັນເວົ້າວ່າ ຍານາງຍິນດີຈະຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັ ນກັບການປ່ຽນແປງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງໂລກນີ້ນັ້ນ ອັນໝາຍເຖິງສະຫະລັດອາເມລິກາ ວ່າເທາະ ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ໂດນັນ ທຣຳ ຍັງເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາຢູ່ຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ ແລະ ທ່ານມີເຫດມີຜົນທີ່ ຈະຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານຜົນການເລືອກຕັ້ງນັ້ນ ຜ່ານສານກົດໝາຍ ທີ່ສານຈະໃຊ້ເວລາຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງພິຈາລະນາເບິ່ງ ແລະ ຊີ້ຂາດຕາມຫຼັງ ບັດນີ້ລັດວິກຕໍເຣຍເປັນດິນແດນແຜ່ນດຽວກັນ ຍ້ອນການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆຖືກ ຍົກເລີກ ຕັ້ງແຕ່ 11 ໂມງ 59 ນາທີ ຂອງຄືນວານນີ້ເປັນຕົ້ນມາ ກົດເກນການເດີນທາງບໍ່ໃຫ້ເກີນ 25 ຫຼັກກິໂລແມັດ ແລະ ຂໍ້ຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆໃສ່ເມລເບີນຖືກຍົກເລີກແລ້ວ ຮ້ານອາຫານ ກາເຟ ແລະ ພັບ ຮັບແຂກຄົນໄດ້ 40 ຄົນ ຢູ່ໃນເຮືອນ ແລະ ນອກເຮືອນ 70 ຄົນ ຈິມ ແລະ ບ່ອນຫຼິ້ນກິລາຢູ່ໃນເຮືອນ ຮັບໄດ້ 20 ຄົນ ບ່ອນລື່ນເລີງ ດັ່ງໂຮງໜັງ ຫໍວັດຖຸບູຮານ ໂຮງສິລະປິນ ຮັບຄົນໄດ້ 20 ຄົນຕໍ່ space ໜຶ່ງ ແລະ ການຊາປະນະກິດສົບ ແລະ ການກະທຳ ພິທີທາງດ້ານສາສະໜາຢູ່ໃນເຮືອນ ແມ່ນມີຄົນໄດ້ 20 ຄົນ ນອກເຮືອນ 50 ຄົນ ການໄປຢ້ຽມຢາມບ້ານເຮືອນກັນ ຍັງກະທຳໄດ້ຄືເກົ່າ 2 ຄົນ ແຕ່ບໍ່ຈຳຕ້ອງເປັນຄົນເຮືອນດຽວກັນ ແລະ ໄປຮອດໄປເຖິງບໍ່ພ້ອມກັນກໍໄ ດ້

ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມຢູ່ຕໍ່ໄປ
New South Wales ບໍ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ອີກໃໝ່ຈັກຄົນ ແຕ່ທາງການສາທາລະນະສຸກລັດ New South Wales ຫ່ວງໃຍກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະມີຄົນຕິດແປດກັນໄດ້ ຄົນເດີນທາງ 3 ຄົນທີ່ມາຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ຖືກຄວາຣັນທີນຢູ່ໃນໂຮງແ ຮມໃນລັດ New South Wales ຖືກກວດເຫັນເປັນໂຄວິດ-19 ດຣ Michael Douglas ທີ່ New South Wales Health

ເດັກປະມານ 44,000 ຄົນໃນລັດ New South Wales ທີ່ມີອາຍຸ 3 ຫາ 5 ປີ ຈະມີສິດໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນນັ້ນເຖິງ 15 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ສັບປະດາ ຄືເຂົ້າ Childcare ລັດຖະບານລັດ New South Wales ກໍຫວັງວ່າຈະສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ຜ່ານແຜນການການປັບປຸງໂຄງ ການກໍ່ສ້າງສຳລັບໂຮງຮຽນ

ລັດຖະບານເຊົາອົສເຕຣເລຍໃຫ້ສັນຍາຈະທະວີຂຶ້ນ 2 ເທົ່າ ການຈັບຈ່າຍເງິນຄຳເພື່ອກະຕຸກກະຕຸ້ນເສດຖະກິດທີ່ຖືກເສຍຫາຍໂດຍໂຄວິດ-19 ງົບປະມານເຊົາອົສເຕຣເລຍຈະຖືກປະກາດອອກມາໃນມື້ອື່ນ ນີ້ທີ 10 ແລະ ຈະມີເງິນພິເສດ 2,000 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອຊົດຊ່ວຍເຊົາອົສເຕຣເລຍປົວແປງການເງິນ ແລະ ແກ້ໄຂການທີ່ເຊົາອົສເຕຣເລຍມີຄົນວ່າງງານຫຼາຍ ງົບປະມານ 5,000 ລ້ານໂດລານັ້ນ ຈະເຈາະຈົງໃສ່ໂຄງກາ ນຕ່າງໆ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ແລ້ວພາຍໃນ 2 ປີ ໂດຍແນໃສ່ການສ້າງວຽກເຮັດການທຳຫຼາຍພັນວຽກງານ ແລະ ໂອກາດໃນດ້ານທຸລະກິດການຄ້າ ການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດໃນປະເທດພະມ້າມີຂຶ້ນແລ້ວ ໂດຍທີ່ພັກທີ່ ມີຍານາງ ອອງ ຊານ ຊູຈີ ເປັນຜູ້ນຳພາ ຖືກນິຍົມຊົມຊອບອີກໃໝ່ມາກມາຍ ນີ້ເປັນການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງທີ 2 ຕໍ່ແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ ແຕ່ຄະນະສິດທິມວນຊົນທັງຫຼາຍຕ່າງໆ ບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນກັບການເລືອກຕັ້ງນັ້ນ ຍ້ອນທີ່ມີກາ ນຕ້ອງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຄົນເຜົ່າໂຣຮິງຢາ 6 ແສນຄົນປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງໄດ້ໃນຄັ້ງນີ້ ທາງການພະມ້າອ້າງວ່າ ການຕ້ອງຫ້າມນັ້ນ ແມ່ນຍ້ອນເຫດຜົນໃນດ້ານຄວາມປອດໄພ ກິລາ ນາດາລ ມືດີມືເດັ່ນເທນນິສ ເສຍໃຫ້ ແກ່ Zverev ຈາກປະເທດເຢຍລະມັນແລ້ວ ນາດາລເປັນແຊ້ມເທນນິສ Grand Slam ເຖິງ 20 ຄັ້ງ ເສຍໄຊໃຫ້ແກ່ Zverev ໃນ 6-4 7-5 ໃນຂັ້ນ Semi-Final ປະມານ 1 ໂດລາອົດສະຕຣາເລຍເທົ່າກັນກັບ 73 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.61 ຢູໂຣ 4.79 ຢວນຈີນແຜ່ ນດິນໃຫຍ່ 16,814.19 ດົງຫວຽດນາມ 2,941.90 ຫຼຽນຂະເໝນ 22.21 ບາດໄທ 6,110.88 ກີບລາວ ດິນຟ້າອາກາດສຳລັບມື້ອື່ນ ແມວເບີນຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 17 30 ແຄນເບີຣາ ແລະ ຊິດນີຈະແດດໂດຍສ່ວນຫຼາຍ 8 25 13 22 ຕາມລະດັບ ບຣິສເບນຈ ະເມກເປັນບາງສ່ວນ 15 26 ດາວິນຈະຕົກຝົນຊາວເວີ ສອງສາມຫ່າ ອາດພາຍຸ 26 35 ເພີດອາດຈະພາຍຸເຊົ້າໆ ຕົກຝົນຊາວເວີສອງສາມຫ່າ 11 19 ອະດີເລດຝົນຈະກໍ່ການຂຶ້ນ ອາດພາຍຸ 24 34 ໂຮບາດຈະແດດໂດຍສ່ວນ ຫຼາຍ ສິບເອັດ 27 ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ເຟສບຸກ